ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃຜວ່າເຖົ້າມາແລ້ວຕ້ອງການເງິນຕ້ອງການຄຳນ້ອຍ ເພາະບັດເຖົ້າມາແລ້ວ ໜີ້ສິນກໍບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ບາງຄົນເຫັນວ່າເຖົ້າມາເທົ່າໃດແຮ່ງຢາກມີເງິນມີຄຳຫຼາຍ ເພາະແຂ້ວກໍບໍ່ມີ ຕ້ອງກິ ນຊີ້ນເນື້ອອ່ອນໆ ແຕ່ມັນມີລາຄາແພງ ຂັບລົດກໍຕ້ອງການລົດດີໆ ແຕ່ມັນມີລາຄາແພງ ທີ່ມັນຈະບໍ່ຕາຍຫຼືວ່າຕິດຂັດ ສະຕາດໄດ້ທຸກບາດ ໄປຮອດໄປເຖິງໂດຍມີຄວາມປອດໄພ ເພາະບໍ່ມີເຫື່ອແຮງຈະສ້ອມຈະແ ປງມັນຫຼືຍູ້ມັນ ໄປຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງບິນແບບໂດຍກົງ ແລະ ນັ່ງຕັ່ງຊັ້ນໜຶ່ງຫຼືວ່າຊັ້ນທຸລະກິດ ເພາະຈະຢືດແຂ່ງຢືດຂາໄດ້ແດ່ ເພາະກະດູກກະດ້ຽວ ເສັ້ນອອກເສັ້ນເອັນກໍຄົດໂຄຢູ່ແລ້ວ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ ະທຳໃນເມື່ອມີອາຍຸແກ່ຫຼືວ່າເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງການໃຊ້ເງິນໃຊ້ຄຳບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ເຊັ່ນວ່າມີຄວາມດັນສູງ ຕ້ອງການໃຊ້ຢາຄວາມດັນ ຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫຼອດເຖິງຢາກຳລັງພາຍນອກພ າຍໃນດ້ວຍ ນອກນັ້ນຢູ່ບ້ານຢູ່ຊ່ອງກໍມີການໃຊ້ heater ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະໃນເມື່ອເຖົ້າແກ່ມາແລ້ວ ຢູ່ບ້ານຢູ່ຊ່ອງຫຼາຍກວ່າການໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຄັນບໍ່ວ່າຈະຊັກຜ້າຫົ່ມປົກຫົວເປັນປະຈຳຢູ່ຕະຫຼອດ ບັດນີ້ລັດຖະ ບານອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງ Age Pension ເງິນ Superannuation ທີ່ຈຳຕ້ອງມີ ແລະ ການອອມເງິນໄວ້ໂດຍການສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຕ່າງໆນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ມີການຕັດລາຍໄດ້ ຂອງການບຳນານ ກ່ຽວກັບແງ່ນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຂ້າງຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສະໜັບສະໜູນການລື້ມເບິ່ງຂອງລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າຕ້ອງມີການເຮັດການກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທຸກໆຄົນຈະສາມາດໄປບຳນານໄດ້ຢ່າງອົບອຸ່ນດີ ຄືມີເງິນຢ່າງພຽງພໍວ່າເ ຖາະ ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ໄລຍະ 30 ປີມາ ທີ່ການລື້ມເບິ່ງລະບົບລາຍໄດ້ຂອງການບຳນານຖືກກະທຳຂຶ້ນ ມັນມອງເບິ່ງຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງ ເບ້ຍ Age Pension ເງິນ Superannuation ທີ່ຈຳຕ້ອງມີ ແລະ ການອອມເງິນໂດຍການ ສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈ ຮ່ວມເຖິງການເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງດ້ວຍ ການອອມເງິນໂດຍການສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈນັ້ນຮຽກວ່າ Voluntary Savings ຄະນະກຳມະການຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີອິດສະຫຼະພາບ ຈະພິຈາລະນາ ເບິ່ງວ່າ

ການທີ່ຄົນບຳນານເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ຈະມີນ້ອຍລົງຈາກ 75 ເປີເຊັນໃນທຸກໆມື້ນີ້ ມາເປັນນ້ອຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນໃນໄລຍະ 30 ປີຂ້າງໜ້າ Jim Chalmers ໂຄສົກຕາງໜ້າການຄັງຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ລະແວງສົງໄສກ່ຽວກັບເວລາຂອງການລື້ມເບິ່ງນັ້ນ

ຢາກຕັດເງິນ superannuation ພວກເພິ່ນຢາກໃຫ້ເງິນ superannuation ເປັນການຈ່າຍຄ່າໂດຍຕົນເອງ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມີວິທີການຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຕັດເງິນ superannuation ແລະ ຈູ່ໂຈມຕີເງິນ superannuation ລັດຖະບານອົດສະຕຣ າເລຍເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຈະບໍ່ບົ່ງເອົາບ້ານເຮືອນຄອບຄົວເຂົ້າໃສ່ການທົດສອບເບິ່ງ Age Pension ແລະກໍໃຫ້ຄວາມແນ່ອົກແນ່ໃຈແກ່ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍວ່າ ອາຍຸການກິນເງິນ Age Pension ຈະບໍ່ຖືກຍົກຍໍຂຶ້ນເປັນ ຂັ້ນອາຍຸ 70 ປີ ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Josh Frydenberg ເວົ້າວ່າ ການຍົກຍໍອັດຕາການອອມເງິນ superannuation ທີ່ຕ້ອງມີ

ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ